ສຸກສະບາຍດີທຸກໆທ່ານ ນີ້ແມ່ນກຳເລັກ ທອງວິລຸຍ ຮ່ວມກັບ SBS ເປັນພາສາລາວສຳລັບມື້ນີ້ ວັນເສົາທີ 22 ພຶດສະພາ 2021 ໃນພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ນອກຈາກທີ່ມີຂ່າວຄາວທີ່ຄິດວ່າເປັນທີ່ສຸດຈິດສົນໃຈແລ້ວ ກໍມີສາລະ ຄະດີ ການວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ເລື່ອງລາວບາງສິ່ງບາງຢ່າງຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງມາເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງ ໃນລາຍການໃນມື້ນີ້ຂໍນຳເອົາເລື່ອງ ເປັນຫຍັງຜູ້ທີ່ຖືກຄວາມຮຸນແຮງໃນດ້ານຄອບຄົວມີຄວາມຍາກ ຊາທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ National Reconciliation Week ແມ່ນຫຍັງ ການອອກເຂົ້າປະເທດອົດສະຕຣາລີຈະຖືກຕ້ອງຫ້າມຢູ່ຕໍ່ໄປຮອດໃສ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວບໍ່ມີຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ສາທາລະນະ ລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວມີການດຶງດູດໃຈໃຫ້ຄົນໄປໃຫ້ສັກຢາໂຄວິດ-19 ໂດຍໃຫ້ລາງວັນ 500,000 ກີບ ແຂວງບໍ່ແກ້ວສະກັດກັ້ນ ໂຄວິດ-19 ລັອກດາວ ມາເວົ້າມາວ່າສູ່ທ່ານຟັງ ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນສຳລັບລ າຍການໃນມື້ນີ້ ນັກປະພັນອົດສະເຕຣລຽນທີ່ຖືກຈັບກັກຕົວຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບສານກົດໝາຍຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ໃນສັບປະດານີ້ ການປະທະກັນຢູ່ທີ່ວັດສັກສິດ ທີ່ເຢຣູຊາເລັມ ກຳລັງເປັນການທົດລອງເບິ່ງສັນຍາຢຸດຍິງກັນລະຫວ່າງອິດສະຣາເອນ ແລະ ຮາມາສ Brisbane Roar ແຂງແຮງຂຶ້ນພາຍຫຼັງຊະນະ Newcastle Jets ຂ່າວທົ່ວໄປ ທາງການສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ບອກໃຫ້ທາງ ການອົດສະເຕຣເລຍຊາບວ່າ ດຣ ຢັງ ຮັນຊັນ ທີ່ຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຈະຖືກນຳຂຶ້ນສານກົດໝາຍຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ໃນວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2021 ນີ້ ທ່ານເປັນນັກປະພັນ ດ ຣ ຢັງ ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ກະທຳການສອດແນມ ແລະ ຖືກກັກຕົວໄວ້ຢູ່ໃນປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນມາແຕ່ເດືອນມົກກະລາ ປີ 2019 ໂດຍມີການຫຼ້າຊ້າທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານກົດໝາຍ ລັດ ຖະບານອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ ຕົນຫ່ວງໃຍກັບການກະທຳຕ່າງໆຕໍ່ດັອກເຕີຢັງ ແລະ ການຂາດເຂີນຄວາມເປັນທຳກ່ຽວກັບຄະດີຂອງທ່ານ ທາງການອົດສະເຕຣເລຍຈະຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ຢ້ຽມຢື້ເຖິງກາ ນພິພາກສາທ່ານຢັງໄດ້ ທ່ານຈະຖືກພິພາກສາໃນວັນທີ 27 ພຶດສະພາ ປີນີ້ ສັນຍາຢຸດຍິງກັນລະຫວ່າງອິດສະຣາເອນ ແລະ ຮາມາສ ທີ່ Gaza Strip ໃນອາຊີຕາເວັນອອກພາກກາງ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຄ້າຍກັບວ່າຖືກເຄົາລົບນັ ບຖື ທັງທີ່ວ່າມີການປະທະກັນຂຶ້ນໃໝ່ໆຢູ່ທີ່ Aqsa Mosque ທີ່ East Jerusalem ກໍຕາມ ແມັກກີ ໂຣເຊັນເຟລ ໂຄສົກຕາງໜ້າຕຳຫຼວດອິດສະຣາເອລເວົ້າວ່າ ສິ່ງທີ່ຮຽກວ່າວິທີການກົດທັບການປ້ອງກັນຄວາມຮຸນແຮງ ຖືກນຳມາປະຕິບັດໃສ່ ຄົນປາເລສໄຕນ໌ທີ່ປະທ້ວງ ພາຍຫຼັງທີ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ຕຳຫຼວດອິດສະຣາເອລ ແຕ່ການຢຸດຍິງກັນລະຫວ່າງອິດສະຣາເອລ ຮາມາສນັ້ນ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ປາກົດວ່າບໍ່ຖືກແຕະຕ້ອງ ໂດຍທີ່ອິ ດສະຣາເອລເປັນເວລາຊົ່ວຄາວ ເປີດບ່ອນຂ້າມໄປຂ້າມມາທີ່ກາຊາ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ອາຫານການກິນ ນ້ຳມັນ ແລະ ຢູກຢາຂ້າມໄປມາໄດ້ ເນຕັນຢາຮູ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດອິດສະຣາເອລເວົ້າວ່າ

ທີ່ຮັ່ງມີປານກາງໃນປີນີ້ ແລະ ປີໜ້າ ປະກາດດັ່ງກ່າວຖືກປະກາດອອກມາ ນະທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ G20 ທີ່ກຸງໂຣມໃນປະເທດອີຕາລີ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີຜູ້ນຳ 20 ປະເທດສາກົນນານາຊາດເຂົ້າຮ່ວມ ຮ່ວມດ້ວຍອົງ ການຈັດຕັ້ງດັ່ງ ອົງການຄ້າໂລກ WTO ສະຫະພັນ African Union ແລະ ທະນາຄານໂລກເຂົ້າມີໜ້ານຳ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີຕາລີ ທ່ານ

ໃສ່ການຜະລິດຢາກັນໂຄວິດ-19 ໃນອາຟຣິກາ ໂຈ ບີເດັນ ຜູ້ນຳຂັ້ນສູງສຸດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາເວົ້າວ່າ ຕົນເຂົ້າຮ່ວມກັບ Dating App ເພື່ອເປັນການເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຜົນດີຂອງການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 Dating App ດັ່ງ Tinder ແລະ Bumble ຈະເອົາຖານະການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃສ່ຂໍ້ມູນຂອງການຫາຄູ່ກັນ Dating ໃນສັບປະດາໜ້ານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ Dating App

ພາຍໃນວັນທີ 4 ກໍລະກະດາ ປີນີ້ 2021 ເຖິງເວລານີ້ SBS ສຳເລັດຫາບໍລິຈາກປັດໄຈໄດ້ເຖິງຫຼາຍກວ່າ 20,000 ໂດລາ ເພື່ອຊົດຊ່ວຍຄ້ຳຈູນກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດອິນເດຍ ຜ່ານການບໍລິຈາກເງິນຂອງ UNICEF Australia Fundraising ລາຍການ SBS ຂອງ South Asian ເປັນຜູ້ນຳພາການແຜ່ປັດໄຈນັ້ນ ໃນຄືນວັນສຸກທີ 21 ແລ້ວນີ້ ເພື່ອທະວີການຢື້ເຖິງໄດ້ອົກຊີເຈນໃນໂຮງພະຍາບານຕ່າງໆ ພັດທະນາການກວດຫາໂຄວິດ-19 ແລະ ການຊຸກຍຸກສັກຢາກັນມັນໃນປະເທດ ອິນເດຍ ວິກິດໂຄວິດ-19 ສັງຫານຄົນໃນປະເທດອິນເດຍໄປແລ້ວ 291,000 ຄົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄົນເຖິງ 26 ລ້ານຄົນເປັນມັນດ້ວຍ

ເວັບໄຊ unicef.org.au ຂີດທັບ SBS ຍັງເປີດຮັບເອົາເງິນບໍລິຈາກຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ ສາຍການບິນ Virgin ແກ້ໄຂໄດ້ແລ້ວ ລະບົບການຂອງຕົນຕິດຂັດໃນຂັ້ນໂລກ ທີ່ໃນວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2021 ແຕະຕ້ອງຄົນໂດຍສານທີ່ເຊັກອິນກັບສາຍການບິນ ດັ່ງກ່າວ ລະບົບການ ການຂຶ້ນຍົນ ແລະ ເຊັກອິນຂອງສາຍການບິນນັ້ນ ຖືກລົບກວນເມື່ອຄອມພິວເຕີຕິດຂັດ ສາຍການບິນ Virgin ກໍຂອບອົກຂອບໃຈຄົນໂດຍສານທີ່ມີຄວາມອົດທົນຈິດໃຈ ມີລາຍງານວ່າສາຍການບິນ Rex ກໍຖືກແຕະຕ້ອງດ້ວຍ ຍານາງ Roslyn Atkinson ອະດີດຜູ້ພິພາກສາ ລາອອກ Disability Royal Commission ແລ້ວ ປະທານຂອງ Commission ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຂອບພະເດດພະຄຸນຍານາງ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ່າງໆ Atkinson ອະດີດຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດ Queensland ມີການປະສົບກາ ນມາກມາຍໃນການພິພາກສາ ແຕ່ລາອອກບົດບາດຂອງການເປັນ Commissioner ນັ້ນແລ້ວ Ronald Sackville ປະທານຂອງ Royal Commission ນັ້ນ ເວົ້າວ່າ Inquiry ນັ້ນໄດ້ຜົນປະໂຫຍດມາກມາຍຈາກຍານາງ ລັດຖະບານອັງກິດໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຕົນຈະເປີ ດເຜີຍກ່ຽວກັບວ່າ BBC ຖືກດຳເນີນການແບບໃດ ພາຍຫຼັງທີ່ມີການກວດກາ Inquiry ເບິ່ງການສຳພາດ Princess Diana ແລ້ວຮູ້ເຫັນວ່ານັກຂ່າວທີ່ພົວພັນກັບການສຳພາດນັ້ນ ໃຊ້ການຂີ້ຕົວະ ແລະ ການລວງຫຼອກເອົາການສຳພາດ Diana ໄດ້ ການສືບສວນໂດຍມີອິດສະຫຼະພາບອັນໜຶ່ງ ສະຫຼຸບວ່ານັກຂ່າວ Martin Bashir ເຮັດໃຫ້ Diana ໃຫ້ສຳພາດຜູ້ກ່ຽວ ແລະ ລວງຫຼອກອ້າຍຂອງ Diana

ຈະມີຂຶ້ນໃນເວລາ 5 ໂມງເຊົ້າຂອງມື້ນີ້ທີ 23 ພຶດສະພາ 2021 Montaigne ຫຼົ່ນຕົກໄປຈາກຮອບໄຟນອລແລ້ວ ແຕ່ນັກຮ້ອງຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ ອາລບາເນຍ ກຣີສ ແລະ ຟິນແລນ ຍັງເປັນຜູ້ແຂ່ງຂັນຢູ່ຕໍ່ໄປ ໃນຂະນະການ ດວນເພງ Eurovision ຢູ່ Eurovision ຊຸດນີ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນປະເທດເນເທີແລນ ກະທັ່ງທີ່ໂຄວິດ-19 ລະບາດກໍຕາມ ແຕ່ ແຕ່ມີການລະມັດລະວັງຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ກິລາ Port Adelaide ຢັ້ງຢືນວ່ານັກຮຽນຄົນໜຶ່ງທີ່ຊະນະເລີດການແຂ່ງຂັນອອກແບບເສື້ອ Jumper ນັ້ນ ໄດ້ກ່າຍແບບ Copy ຜົນງານຂອງນັກສິລະປະຄົນໜຶ່ງ ເດັກຍິງອາຍຸ 17 ປີທີ່ຊະນະເລີດໃນການແຂ່ງຂັນນັ້ນ ເວົ້າວ່າຖືກດົນບັນດານໃຈໂດຍ Social Media ແຕ່ນັກສິລະປິນ

1 ໂດລາອົດສະຕຣາເລຍເທົ່າກັນກັບ 77 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.63 ຢູໂຣ 4.97 ຢວນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 17,823.05 ດົງຫວຽດນາມ 3,134.92 ຣຽວຂະເໝນ 24.24 ບາດໄທ 7,282.60 ກີບລາວ ມື້ອື່ນ ແມລເບີນຈະແດດ 7 ຊາວ ແຄນເບີຣາຈະແດດໂດ ຍສ່ວນຫຼາຍ 0 17 ຊິດນີຈະຕົກຝົນຊາວເວີ 11 ຊາວເອັ